ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດຕັດ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ
ມັນເປັນຂ່າວດີຫຼືບໍ່ ມີຢູ່ວ່າ ໂຄງການ Job Seeker ອາດຈະຖືກຕໍ່ຍາວອອກໄປຮອດປີ 2021 ທ່ານ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີໃຫ້ວີ່ແວວວ່າ Job Seeker Supplement ຈະຖືກຕໍ່ຍາວອອກໄປຮອດໄປເຖິງປີໜ້າ 2021 ແລະ ອັດຕາທີ່ຈະໃຫ້ຈະຖືກ ພິຈາລະນາເບິ່ງຢູ່ ນີ້ຖືກປ່ອຍອອກມາ ເມື່ອທີ່ພັກເລເບີອອສເຕຣເລຍເລັ່ງລັດປະນາມໂຈມຕີການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳໂດຍລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ໂດຍການທະວີການຄ້ຳຈູນການເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລ າ ແລະ ພັກເລເບີອອສເຕຣເລຍກໍທະວີການກົດດັນໃສ່ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍໃຫ້ຕັ້ງຄະນະກຳມະການການມອງເບິ່ງຄໍຣັບຊັນອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ໃນເວລານີ້ກຳລັງມີຄວາມກົດດັນຍິ່ງໆຂຶ້ນໃສ່ລັດຖະບານອອສ ເຕຣເລຍໃຫ້ຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄວາມສັດຊື່ອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ

ໃນໄວໆນີ້ ແລະ ພ້ອມນັ້ນ ມີການລະແວງສົງໄສກ່ຽວກັບ JobMaker Hiring Credit ມູນຄ່າ 4,000 ລ້ານໂດລາຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ Katy Gallagher ສະມາຊິກສະພາສູງອົດສະເຕຣເລຍຂອງພັກ Labor ອົດສະເຕຣເລຍ ສອບຖາມກ່ຽວກັບກາ ນກະຕວງງົບປະມານອົດສະເຕຣເລຍ Can you give me a number or is it well 10% so of 150,000 about 45,000 which is is not the same as 450,000 jobs being created Jenny Wilkinson ຮອງເລຂາທິການກະຊວງການຄັງອົດສະເຕຣເລຍ ຮັບຮູ້ວ່າ ໂຄງການນັ້ນຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃໝ່ອອກມາ 45 ພັນວຽກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ 450 ພັນວຽກດັ່ງລັດຖະບານກະຕວງໄວ້ ວ່າຊັ້ນ SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາໃນ Facebook